ນັກທຸລະກິດໃນພາກພະລັງງານຂອງໄທໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານສະອາດຂອງລາວຍັງມີສັກກະຍະພາບສູງ ແຕ່ວ່າການທີ່ຈະພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນສູນກາງການຜະລິດພະລັ ງງານສະອາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນໃຫ້ໄດ້ນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງເພິ່ງພາຈີນເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພິ່ງພາທາງດ້ານເງິນທຶນ ເທັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລ າກອນນັ້ນ ຖືເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການພັດທະນາໃນພາກພະລັງງານຂອງລາວກໍໄດ້ດຳເນີນໄປໃນທິດທາງດັ່ງກ່າວ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາ ວ ທີ່ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL ກັບກຸ່ມບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກ ໃຕ້ຂອງຈີນເມື່ອປີ 2020 ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍຈະພັດທະນາໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ທັນສະໄໝໃນລາວ ດ້ວຍເງິນທຶ ນ ແລະ ເທັກນິກຂອງຈີນ ເພື່ອວາງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດ 500 kV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ ແລະ ແນໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ກັບປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນເປັນສຳ ຄັນ ໂດຍລ່າສຸດບໍລິສັດ China Datang Overseas Investment ກັບບໍລິສັດ Gulf Energy Development ຂອງໄທ ກໍໄດ້ຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເ ທດໄທ ຫຼື EGAT ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມລະຫວ່າງລັດຖະບານໄທກັບລາວ ວ່າດ້ວຍການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານລວມ 10,500 ເມກາວັດ ໂດຍທີ່ EDL ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ວິສາຫະກິດຜະລິ ດໄຟຟ້າລາວ ຫຼື EDL Gen ເພື່ອຮ່ວມທຶນກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນໂຄງການພັດທະນາການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຕ່າງໆໃນລາວດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພັດທະນາພະລັງງານສະອາດໃນລາວມີອ ະນາຄົດທີ່ດີ ທັງຍັງມີສັກກະຍະພາບສູງອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຈິງໆແລ້ວເນ່ຍ ມັນກໍຈະເປັນເລື່ອງ stability ມີຜູ້ຊື້ຊັດເຈນ ມີສັນຍາຊື້ໄຟຟ້າ ຄວາມຈິງແລ້ວນັ້ນ ມັນກໍຈະເປັນເລື່ອງ stability ມີຜູ້ຊື້ ຄັກແນ່ ມີສັນຍາຊື້ໄຟຟ້າຄັກແນ່ 25 ເຖິງ 30 ປີ ຜູ້ຊື້ນັ້ນກໍຈະເປັນຜູ້ຊື້ທີ່ມີເຄຣດິດຄ່ອນຂ້າງດີ ກໍຄືຈະເປັນລັດຖະບານ ເປັນ state enterprise ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນຂອງ EDL Gen ນັ້ນ ກໍຈະມີຂາຍໄປທີ່ EDL ເຊິ່ງກໍເປັນລັດວິສາຫະກິດລາວ ແລ້ວກໍ ຈະມີອີກສ່ວນໜຶ່ງນັ້ນທີ່ຂາຍໄປທີ່ EGAT ໄທນຳ ແລ້ວກໍຈະມີສ່ວນທີ່ຂາຍໄປປະເທດກຳປູເຈຍ ກໍຈະເປັນ mix ທີ່ເປັນຜູ້ຊື້ທີ່ມີເຄຣດິດທີ່ຖືວ່າດີ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີການລົງນາມໃນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຈາກໂຄງການ ເຂື່ອນ ປາກແບງຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ເມື່ອທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການລົງນາມລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທໃນຖານະຜູ້ຊື້ ແລະ ບໍລິສັດ China Datang Overseas Investment ຈາກຈີນ ໃນຖານະຜູ້ ຂາຍ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 912 ເມກາວັດ ໂດຍສັນຍາດັ່ງ ກ່າວນີ້ມີໄລຍະເວລາ 29 ປີ ນັບຈາກປີ 2033 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍໄດ້ມີການກຳນົດລາຄາຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 2.7129 ບາດຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບໄທ ວ່າດ້ວຍການຊື້ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃນປະລິມານລວມ 15,000 ເມກາວັດ ແລະ ຄາດວ່າຍັງຈະຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງເ ປັນພະລັງງານສະອາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະລັງງານແສງອາທິດນັ້ນ ຖືເປັນພະລັງງານທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າການສ້າງເຂື່ອນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດັ່ງ ທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຢືນຢັນວ່າ ທັງປະເທດພະມ້າ ໄທ ລາວ ກຳປູເຈຍ ແລ້ວກໍຫວຽດນາມ ທັງປະເທດພະມ້າ ໄທ ລາວ ກຳປູ ເຈຍ ແລ້ວກໍຫວຽດນາມ ທຸກປະເທດເຮົາຢູ່ ໃນເຂດຮ້ອນ ເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດດ້ວຍພະລັງງານແສງອາທິດ ໃນຂະນະທີ່ເຂື່ອນນັ້ນມີຕົ້ນທຶນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ແພງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກການສ້າງເຂື່ອນກໍຕ້ອງເອົາເງິນບາງສ່ວນ ໄ ປບຳບັດເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປບຳບັດທາງດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆ ເມື່ອປຽບທຽບກັບໂຊລາເຊວ ຈະເຫັນວ່າໂຊລານັ້ນແນວໂນ້ມມັນຫຼຸດລົງຫຼາຍ ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນວ່າ ທ່ານຈະລົງທຶນກັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ມັນກຳລັ ງຈະແພງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຫຼື ທ່ານຈະລົງທຶນກັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ມັນກຳລັງຈະຫຼຸດລົງມາເລື້ອຍໆ ສ່ວນຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງຊາດໄທ ກໍໄດ້ຍື່ນຈົດໝາຍເຖິງລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທົບທວນຄື ນການຊື້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລາວເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເພາະເກງວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໄທຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວນັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ສົມລິດ ໂພນເງິນ VOA